वयं प्रथमश्लोकतः एकवारं वदामः तृतीयाध्यायस्य हम्म। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन िम् मोहयसीव मे तदेकम् वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् रम्भा नैष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते देव सिद्धिम् समधिगच्छति न हि तश्चिक्षणमपि यातुतिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशकर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान्यू स उच्यते यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते Niyatam guru karma tvam Karma jayohya karma na Sharira yatra pichate Narasiddhita karma na Tawa deva padi deva agri mama padi deva Padi deva Padi यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर पठितवन्तः तत्र पश्यतु
यज्ञविषये तस्मिन् श्लोके अस्ति वयम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः अनन्तरं तस् एतस्यापि अर्थं पश्यामः सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाचः प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यध्वम्
प्रसविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ट कामथुक् एषवोऽस्तिषवोत्तिष्ट कामथुक एषवोऽस्तिष्टकामथुक
इदानीं श्लोकं पठितुं शक्नुमः एकवारं पठित्वा पश्यामि सः यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठकामधुक्
पदच्छेदं कुर्मः तदानीं सम्यक् पठितुं शक्नुमः सः यज्ञा सः यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच
प्रजापतिः एवमेव अस्ति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः
अनन्तरं वोत्तिष्ठकामधुक् इति अस्ति किं किम् आगच्छति वः इष्टकामधुक् इति एकमस्ति किल एकं पदं किमस्ति इष्ट वः इष्टकामधुक् वः इष्टकामधुक् किं भवति वोत्तिष्ठकाम दुक् इति आगच्छति सन्धिसमये वयं पश्यामः वः इति अस्ति इष्टकामधुक् इति अस्ति किल अथवा अस्त्विष्टकामधुक् इति अस्ति तत् पदं वः अस्त्युष्टकामधुक् तदा किमागच्छति अस्तु अस्तु इष्टकामधुक् इति आगच्छति सन्धि एव तद् अस्तु इष्टकामधुक् अस्त्युष्टकामधुक् इति आगच्छति इदानीं किं किं पदं प्रजापतिः प्रजापतिः सामान्यतया सामान्य अर्थः कः तस्य प्रजापति राजा राजा इति अस्ति അഥവാ ആ ഇന്ദ്രസ് ഗുരു യഹ എതത് സർവം സൃഷ്ടിം കൃത്വ പാലയത് പ്രജാനാം പതിഹി അല്ല പ്രജാനാം പതി സമാസം അസ്തി തത്ര പ്രജാനാം പതിഹി പ്രജാപതിഹി സൃഷ്ടികർത്ത ബ്രഹ്മ ഇത്യർത്ഥ സൃഷ്ടികർത്ത പുരാ പൂർവം പുരാതനകാലേ പൂർവകാലേ बहु बहु पूर्वं सः यज्ञः सः यज्ञः सः यज्ञः इत्युक्ते
यज्ञेन सह यज्ञेन सह इत्युक्ते यज्ञं कर्तुम् अधिकारिणः यज्ञकरणे तेषाम् अधिकारं दत्तवन्तः कर्माधिकृताः प्रजाः प्रजा इत्युक्ते तस्मिन् तत्र कः अर्थः मनुष्यः मानवाः मानवान् सृष्ट्वा तेषां सृष्टिं कृतवान् तेषां सृष्टिं कृत्वा उवाच किम् अवतत् एवम् उक्तवान् किम् उक्तवान् सः अनेन अनेन इत्युक्ते एतेन इत्यर्थः एतेन इत्युक्ते यज्ञेन इत्युक्ते पूर्वमुक्तं तदा अनेन एतेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं प्रसविष्यध्वम् इत्युक्ते वृद्धिं प्राप्नोतु वृद्धि वृद्धि इत्युक्ते पुनः पुनः पुनः वर्धनं प्राप्नोतु इति उक्तवान् प्रसविष्यध्वम् इति प्रसवः इत्युक्ते किम् मलयाळभाषायाम् अस्ति एव प्रयोगे किल जनन तस्य पुनः वृद्धिं प्राप्नोतु इत्यर्थः तस्य प्रसविष्यध्वं वृद्धिं प्राप्नुवन्तु एषः इत्युक्ते यज्ञः अयं यज्ञः वः वः इत्युक्ते भवतां युष्मशब्दस्य रूपमस्ति वः वः इष्टकामधुक् अभीष्टदाता अस्ति इष्ट यदिच्छति तदिष्ट कामधुक् काम आग्रह इष्टकाम यदिच्छति तद् तद् ददाति कामधेनु विषये वयं श्रुतवन्तः कामधुक् कामधेनु इति एकः धेनुविषये वद वदन्ति तस्य तस्याः वैशिष्ट्यं किम् किम् इच्छति तद् ददाति किम् इच्छति तद् ददाति तस्मादेव तस्याः नाम कामधेनु इति अस्ति काम इत्युक्ते इच्छा अथवा आग्रहः इष्टकामधुक् अस्ति किम् इष्टकामधुक् अस्ति यज्ञः भवताम् इष्टकामधुक् अस्ति यज्ञः बहु उत्तम एक चिन्तनम् आनयति सः यदा प्रजापतिः सृष्टिं कृतवान् ओत्युष्टकामधुक् इति अस्ति किल स इष्टकामदुक् अस्ति इत्युक्ते अस्तु इत्युक्ते भवतु एवं सः अनुग्रहं कृतवान् अस्तु इत्युक्ते कः एवं भवतु एवमस्तु शुभं भवतु इति वदति किल तादृशं सः उक्तवान् कः उक्तवान् प्रजापतिः उक्तवान् प्रजापतिः किम् उक्तवान्
यज्ञेन तत्र कथं करणीयमिति इष्टकामधुक् अस्ति यज्ञः यज्ञेन भवन्तः किं कुर्वन्तु इष्टकामधुक् यज्ञः तेन भवद्भिः किं करणीयं प्रसविष्यध्वम् इत्युक्ते वर्धनं प्राप्नुवन्तु भवन्तः अर्थमवगतम् इदानीं सामान्यतया तस्य अर्थः कः सृष्टि अनन्तरं सृष्टिकर्ता प्रजानां समीपम् उक्तवान् भवन्तः यज्ञेन किं भव कुर्वन्तु वर्धनं प्राप्नुवन्तु भवतां वर्धनार्थं कः उपायः यज्ञः यज्ञं करोति चेत् भवतां वर्धनं भवति यज्ञेन भवन्तः वर्धयन्तु किल यज्ञेन भवन्तः वर्धनं प्राप्नुवन्तु अत्र अस्माभिः चिन्तनीयं वर्धनम् इत्युक्ते किम् एकैकस्य अस्माकं यज्ञेन वर्धनं प्राप्नोतु इति उक्तवान् यज्ञेन कथं वर्धनं प्राप्तुं शक्नुमः तत् तस्य सामान्य अर्थः अग्रिमश्लोकेपि तद् आगच्छति इत्युक्ते देवतानां कृते भवन्तः यज्ञं कुर्वन्तु देवताः भवतां कृते तस्य फलानि यच्छन्ति तेन परस्परं भवन्तः वर्धनं प्राप्नुवन्तु इत्युक्ते भवतां यज्ञकारणेन देवतानां वर्धनं भवति मनुष्यस्य यज्ञः नास्ति चेत् के न सन्ति देवताः न सन्ति देवताः साहाय्यं न कुर्वन्ति चेत् किं न भवति मनुष्यः न भवति एतत् भिन्नभिन्नरीत्या वयं चिन्तयितुं शक्नुमः अस्माकं कः सम्बन्धः इत्यपि वयं चिन्तयामः एकदृष्ट्या इदानीं पश्यतु भवन्तः यज्ञं कुर्वन्तु भवन्तः होमादिकं होमादिकम् इति केवलम् अर्थः न भवन्तः यज्ञं कुर्वन्तु इत्युक्ते अत्र यज्ञशब्दस्य कः अर्थः भवितुम् अर्हता अस्ति वयं पुरातनग्रन्थेषु पश्यामः चेत् कदाचित् यज्ञः इत्युक्ते हवनम् इति अर्थः भवति तत्र किन्तु अत्र तस्य कः इदानीं किं वयं तादृशं चिन्तयामः चेत् किं हवनं करोति चेदेव वर्धनं भवति वा एवं चेत् अन्ये केपि वर्धनं न प्राप्नुवन्ति वा न अत्र सः अर्थः न अथवा अस्माकम् इदानीन्तनजीवने एतस्य कः सम्बन्धः इति अस्माभिः चिन्तनं करणीयं यज्ञशब्दस्य अन्य अर्थः अपि अस्ति अथवा यज्ञशब्दस्य यथार्थ अर्थः कः तत्र यज्ञं करोति इत्युक्ते कः अर्थः यज्ञे अपि किं करोति केन कारणेन तस्य यज्ञः इति नाम आगतः अग्नि कुण्डं भवति सामान्य एक यज्ञं विषये मनसि चिन्तयतु तत्र किं करोति अग्नि अग्निं ज्वालयति अग्निकुण्डम् अस्ति तत्र किं करोति चुल्लि चुल्लि ज्वालयित्वा अग्निकुण्डे चुल्लि हवि हवि हविसः इत्युक्ते किं किं दुग्धम् अथवा ओदनम् अथवा घृतम् अथवा वस्त्रं धनम् അഥവാ സുവർണം ഫലാനി ഏതാദൃശാനി സർവാണി വസ്തുനി കുത്ര സ്ഥാപയന്തി അഗ്നൗ സത്യം അഗ്നൗ സ്ഥാപയന്തി കഹലാഭ സത്യബോധം ചിന്തനം ഖലു യഥാർത്ഥതയാ തഥാ കിമപി മിളതി യഥാ ഭവതി യജ്ഞം കരോതി यदा एकं वस्तु तत्र स्थापयति तस्मिन् समये इदानीम् एकं फलं स्थापितवती इति चिन्तयतु एकः उत्तमं फलं तत्र स्थापितवती सम्यक् पायसनिर्माणं कृतवन्तः अनन्तरम् अग्नौ स्थापयति किं मिलति इति वदति बाकी मिलति वा सर्वत्र एवं नास्ति किल मिलति अथवा न मिलति वयं न जानीमः सत्यं भाग्यं मिलति इति विचिन्त्य करोति चेत् तस्य नाम यज्ञ इत्यपि नास्ति
सत्यं तस्य नाम यज्ञ इति किमर्थम् अभवत् वयं तद् चिन्तयामः इदानीं किमर्थम् अभवत् इत्युक्ते कामपि प्रतीक्षां विना वयं तत्र किं कुर्मः समर्पणं कुर्मः किल पायसं वा भवतु सुवर्णं वा भवतु शाटिका वा भवतु अथवा अन्यत् किमपि भवतु सर्वमपि अग्निः किं करोति भस्म किल स्वाहा केवलं भस्म भवति तत्र अवशिष्टं तत् समानं भवति यत्किमपि तत्र समर्पयतु सर्वसमर्पणतः अपि यत् मिलति तद् समानवस्तु भवति भस्म भवति तदर्थं वयं न कुर्मः सत्यं ततः किं मिलति इति विचिन्त्य वयं वस्तूनि तत्र न समर्पयामः सत्यं वयं समर्पयामः तावदेव कर्म करोति तत्र किं करणीयं तत् करोति ततः किं भवति वयं न जानीमः पूर्वम् उक्तवन्तः भाग्यं भवति अथवा अन्यत् किं किं भवति ऐश्वर्यं भवति वृष्टिः भवति अनिश्चितत्वमस्ति तत्र अनिश्चितत्वम् इत्युक्ते किम् वयं निश्चयेन न जानीमः किल एतस्य प्रपञ्चस्य सम्पूर्णकार्यं वस्तुतया अनिश्चितत्वे चलति किन्तु वयं चिन्तयामः सर्वं निश्चितम् इति वयं चिन्तयामः तत्र एव अस्माकं किमस्ति युद्धमस्ति वास्तविकतया सर्वाणि कार्याणि अनिश्चितत्वे अस्ति यत्किमपि स्वीकरोतु जीवने भवतामेव जीवनं स्वीकरोतु एकैकः स्वस्य जीवनं स्वीकरोतु एतत् परस्परचर्चानिमित्तं न स्वयं चिन्तनार्थं वदामि अनिश्चितत्वमिति मया सह वादः करणीयः चेत् कर्तुं शक्यते किन्तु स्वयं भवन्तः चिन्तयन्तु भवतां जीवनं कथं भवन्तः चिन्तनं कृतवन्तः एवमेव चलति वा कथं प्लानिङ्ग् कृतवन्तः एवं गच्छति वा एवं किमपि नास्ति वयं प्लानिङ्ग् कुर्मः प्लानिङ्ग् इत्युक्ते वयं तदर्थं योजनां कुर्मः योजनाः एकत्र गच्छन्ति जीवनम् अन्यत्र गच्छन्ति समग्रविषये एतदस्ति किन्तु वयं न अवगच्छामः सर्वदा अस्माकं चिन्तनं कथं भवति योजनानुसृतं फलं प्राप्तुम् इच्छा सत्यम् किन्तु मनुष्यः बहुकालपर्यन्तम् एतस्मिन् विषये अनुभवं प्राप्नोति एव बाल्यकालतः वयं जानीमः वयं कां योजनां कृतवन्तः प्रतिदिनं प्रतिसप्ताहं प्रतिमासम् आजीवनम् एतावत् सर्वं पास्ट् वयं जानीमः सत्यं ततः अनुभवं प्राप्य भविष्यत्काले जीवनं करोति वा न तथापि पुनः किं कुर्मः योजनां कुर्मः पुनः अपि एवमेव भविष्यति एवमेव भविष्यति एवमेव भविष्यति इति वयं चिन्तयामः किन्तु वास्तविकस्थितिः अस्ति सत्यस्थितिः अस्ति लोकं कथं चलति एका निश्चितत्वे एतत् अङ्गीकर्तुं बहु सरलं न कारण अद्यतन अस्माकं सर्वविधचिन्तनानि सर्वविधपठनं सर्वमपि कुत्र एकलक्ष्यं अनन्तरं योजना किल एवमस्ति किल एयम् एण्ड् प्लानिङ्ग् तदनुसृतमेव वयम् अग्रे गच्छामः इति वयं चिन्तयामः किन्तु अन्ततो गत्वा पश्यतु तत् किमपि न भवति एक अनिश्चितत्वे यदा अस्माकं विश्वासः भवति सः एव ईश्वरः तदेव वयम् ईश्वररूपेण ഈശ്വरेण त्रिविधं कर्तुं शक्यते इति ईश्वरस्य व्याख्यानसन्दर्भे वदति अस्माकं शास्त्रेषु कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं त्रिविधमपि सः कर्तुं शक्नोति कर्तुं शक्नोति आवश्यकं चेत् अथवा न अकर्तुं करणं विनापि स्थातुं शक्नोति अथवा अन्यथा कर्तुमपि शक्नोति इत्युक्ते भिन्नरीत्या कर्तुमपि शक्नोति कथं उदा अस्माकं जीवने बहूनि कार्याणि एवम् आपतति खलु कुतश्चित् आगत्य पतति सम्पूर्णजीवनस्य तेन चेञ्ज् भवति किल ह्यः पर्यन्तम् अहं प्लान् कुर्वन् ममेव हस्ते अस्ति इति विचिन्त्य अहमेकजीवनम् एकजीवनम् आनयन्नस्मि प्रातःकाले उत्थातुं न शक्यते चेत् समाप्तं वा भवतः सर्वविध प्लानिङ्ग् तत्र एक भिन्न एतत् निरन्तरं वयं जीवने पश्यामः किल सर्वेषां जीवने एकस्मिन् दिने आगच्छति किल न उत्तिष्ठति इति एकदिनं भवति किल किन्तु वयं न चिन्तयामः केवलं मरणम् इति न वदामि भिन्नभिन्न कदाचित् पराजयः किल कदाचित् रोगः कदाचित् कोऽपि अपायः एतत् अपायः मीन्स् आक्सिडेण्ट् किमपि तादृशं यत्किमपि यदा आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे वयं किं चिन्तयामः किमपि न चिन्तयन्ति वा स्वाभाविकतया यदा अपायः भवति अथवा यदा रोगः भवति यदा मम प्लानिङ्ग् अनुसृतं नास्ति इति एकं बोधनम् आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति सिम्पल् तथैव राम राम इति इत्युक्ते स्मरण आगच्छति किमर्थम् इति स्मरण ईश्वरस्मरण इत्युक्ते सा एव ईश्वर किमर्थम् अभवत् जीवने वै किं कारणं किल अहं न जानामि एव किमर्थं वस्तुतः सर्वाणि कार्याणि एवमेव तद् न चिन्तयन्ति इदानीं प्र भवतः नासिकां प्रति श्वासः गच्छति नासिकातः बहिरागच्छति एतत्तु चलति किल निरन्तरं चलति किन्तु भवान् बोधवान् अस्ति वा तस्मिन् विषये न वयं बहुषु विषयेषु वयं चिन्तनमेव न कुर्मः वयं न चिन्तयामः एतादृशकार्याणि सत्यं किन्तु एतत् सर्वं चलति किमर्थम् एतत् वदामः किम् एतस्य कारणं किं कर्म इति यदस्ति कर्म कारणेन अस्माकं किमपि प्राब्लं नास्ति कर्मकारणेन एक्षन् यदस्ति तेन किमपि न भवति तत् कथं करणीयमिति भगवान् वदति अस्मिन् अध्याये कथं करणीयं यज्ञरूपेण करोतु किमर्थम् इति प्रश्नः किमर्थम् इत्युक्ते कर्म भवतः बन्धनं न करोति भवान् चिन्तयति कर्म एव मम बन्धनं करोति इति किं बन्धनं करोति कर्मफलम् अपि बन्धनं न करोति कर्म करोति कर्मणः फलं भवत्येव कोऽपि संशयः नास्ति सा एव चलती तस्मादेव लोकं चलति किल अवगच्छति कर्म करोति चेत् तस्य फलं तु भवति कोऽपि संशयः नास्ति भवान् यत्किमपि याक्षन् करोतु तस्य फलं भवति एवं चेत् कर्म कारणेन कष्टं न कर्मफलकारणेन अपि कष्टं न अनन्तरं किं कष्टम्
अहं करोमि इति कर्मफलं मम भवतु इति कारणेन अहं करोमि इति न किञ्चित् परिवर्तनं कर् कर्म अहं करोमि इति चिन्तयति प्रश्नः नास्ति अवगच्छति यदा कर्म करोति तदहं करोमि इति बोधः अस्ति चेदेव सम्यक् कर्तुं शक्नोति तत्र प्रश्नः नास्ति किन्तु कर्मकरणसन्दर्भे अस्माकं चिन्तनं कथं भवति फलं मे
फलं मम फलं मम भवतु इति चिन्तनेन एव वयं कर्म कुर्मः तेन एव कारणेन बन्धनमस्ति अवगच्छति तद् बहु उत्तममस्ति कर्म न कारणं कर्मफलं न कारणं कर्मफलं मे इति यदा भवति मे इत्युक्ते मम कर्मफलं मम भवतु इति यदा भवतः चिन्तनं भवति सर्वविधकष्टं ततः आगच्छति तस्मादेव वदति निष्कामकर्म यदा करोति तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति बन्धनं नास्ति निष्कामकर्मद्वारा बन्धनं न भवति निष्कामकर्म यदा करोति तदा बन्धनं न भवति एतद् वक्तुं बहु सरलं किन्तु मम भवतु इति चिन्तनं किमर्थम् आगच्छति कथं वयं ततः बहिर्गन्तुं शक्नुमः इदानीं जनाः कथं कथं व्याख्यानं कुर्वन्ति कर्मकारणेन एव बन्धनम् इति चेत् अहं कर्म न करोमि इति वदन्ति भगवान् वदति कर्म
विना भवान् किमपि कर्तुं न शक्नोति उदाहरणम् अस्माकमेव जीवनं स्वीकरोतु इदानीम् अहम् एककार्यं करोमि किमपि एककार्यं कुर्वन्नस्मि उद्योगं कुर्वन्नस्मि अहं चिन्तयामि एतेन धनं प्राप्नोमि तदा कर्मफलमस्ति तस्मात् अहम् एतत् न करोमि भवान् कार्यं न करोमि इति विचिन्त्य भवान् किं करोति गृहे उपविशति तदपि एकं कर्म खलु उपविश्य किं करोति चिन्तनं करोति तद् ततोपि अधिककर्म अस्ति सत्यम् अथवा तदपि त्यजतु उपवेष्टुमपि न शक्नोति उपविशामि इति चिन्तयामि कियत् समयपर्यन्तम् उपविशति भवान्
अथवा अथवा स्नानं करो अथवा शयनं करोमि इति चिन्तयतु कियत्पर्यन्तं शयनं करोति भवता शयनं कर्तुं न शक्यते किञ्चित् समयानन्तरम् उत्तिष्ठति खलु अथवा दूरदर्शनं पश्यामि इति चिन्तयतु कियत्पर्यन्तं पश्यति किञ्चित् कालपर्यन्तमेव द्रष्टुं शक्यते अनन्तरं पर्याप्तम् इति भवति यत्किमपि कर्म भवतु यत्किमपि अहं न करोमि इति विचिन्त्य स्वीकरोमि मया तत्र भवितुं न शक्यते सत्यं तस्मात् मम किमपि कार्यं तु आवश्यकमेव मया करणीयमेव तद् वदति अकर्मण्यता इति न चलति तस्मात् भवान् किमपि करोति एव न करोति इति एकस्थितिः नास्ति तद् भवता न शक्यते कारणं किम् अस्माकं प्रतिकोशः अस्माकं प्रति सेल् अस्ति खलु तत् कथं सर्वमपि कार्यं करोति शरीरम् इति भवान् चिन्तयति भवान् करोति इति भवान् चिन्तयति किल इदानीं चिन्तयतु बिन्दुभगिनी किमपि करोति इति चिन्तयतु सा कस्मिन् समये चिन्तयति सा करोति इति एकं तु तस्याः शरीरं तत् कार्यं करोति चेत् सा स्वाभाविकतया वयं तदा एव चिन्तयामः खलु शरीरम् इत्युक्ते किम् अस्माकं शरीरं का कार्यं करोति इति वयं वदामः शरीरम् इत्युक्ते किं बहु सेल् योजनं कृत्वा एव एतद् अभवत् किल समग्र सेल् किमपि कार्यं करोति किमपि तत्र वृद्धा न अहं वृद्धा उपविशामि चेदपि तत्र कार्यं तु चलति एव तदा मया उपवेष्टुं न शक्यते अथवा एकैकस्य जन्मसन्दर्भे सः बहुविधकार्याणि स्वीकृत्यैव आगतवान् यदा जन्म प्राप्नोति तेन कारणेन एव जन्म भवति किल तस्य स्वाभाविककर्म भवति तदेव स्वधर्म इति वद स्वाभाविकतया सः कानिचन कार्याणि सः कर्तुं शक्नोति शक्नोति अथवा तस्य इच्छा तत्र भवति एतत् अद्य कुत्रापि गतम् एतत् सर्वं कारणं किं बाल्यकालात् आरभ्य वयं किमर्थं प्रयत्नं कुर्मः इदानीं भवतां गृहे एकशिशुः जन्म प्राप्नोति इति चिन्तयतु तस्य स्वाभाविककर्मतः तं बहिः नेतुं भवन्तः समग्रप्रयत्नं कुर्वन्ति मातापिता प्रथमम् अनन्तरं परिसरः किल गत्वा गत्वा तम् अन्येकमार्गं नयति एतस्य नाम एव अन्यसंस्कृति वयं चिन्तयामः किल संस्कृति इत्युक्ते किम् एतस्य जीवनस्य कः सम्बन्धः अवगच्छति बहूनि किमपि उदाहरणं स्वीकरोतु एकतक्षकस्य गृहे एकः बालकः जन्म प्राप्नोति इति चिन्तयतु तेन तक्षकेन एव भवितव्यम् इति नास्ति तत् जातिसम्प्रदायः आसीत् पूर्वतन किन्तु अशीतिप्रतिशतं तस्मिन् किं भवति तादृश जीन् भवति भवति वा न एकः सम्यक् अयसः उपरि अयसः इत्युक्ते अयन् उपरि कार्यं करोति इति चिन्तयतु ब्लाक् स्मित् एकः अस्ति तस्य पुत्रस्य बहुधा बहूनि कार्याणि पुस्तकं दृष्ट्वा पठनीयमेव नास्ति कथं सः अवगच्छति तद् स्वयं गृहस्य वातावरणं किल तस्य जीन् अथवा पितुः सह तस्य सम्बन्धः बहूनि कार्याणि स्वाभाविकतया तस्मिन् आगच्छति वयम् अद्य किं कृतवन्तः तत् सम्पूर्णं नाशितवान् समग्रं ताद सर्वे समानाः इति एकचिन्तनं वयम् आनीतवन्तः अन्ततो गत्वा महिलापुरुष द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति वा न वा अस्ति किल किन्तु सर्वाः महिलाः अद्य किमर्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति
पुरुषः इव भवितुं प्रयत्नं करोति पुरुषस्य कार्यं कर्तुं प्रयत्नं करोति तेन किं भविष्यति महिलायाः महिलात्वम् इति यदस्ति तद् गच्छति पुरुषत्वं न प्राप्नोति अपि एतस्य अर्थः महिला पुरुषः अग्रे इति नास्ति किल लोके भारतम् अङ्गीकृतवन्तः इत्युक्ते अत्यधिकम् अङ्गीकृतवन्तः किं मातृत्वं स्नेहे भवतु वात्सल्ये भवतु प्रीतिमध्ये भवतु अधिकारे भवतु किल शङ्कराचार्यः वदति माता इत्युक्ते सहस्रमातुः सहस्रपितुः तुल्य एका माता ता दश आचार्याणां समान एकपिता पितर पितरः यदा भवन्ति तद् समानमस्ति एकमाता इत्युक्ते तावत् प्राधान्यम् अस्माकं संस्कृतिमध्ये मातॄणाम् आसीत् किन्तु ताः मातरः सर्वाः बहिर्गत्वा गृहं त्यक्त्वा संस्कृतिं त्यक्त्वा सर्वाः पुरुषः भवितुमिच्छति यद्यत् पुरुषः करोति तत् सर्वं वयमपि कुर्मः इति वदति चेत् कथं भवति अद्य किमस्ति तद् भवति तद् भवितुम् अर्हता नास्ति एतत् समानमेव महिलापुरुषः इति अहम् इदानीमपि द्रष्टुं शक्नुमः इति कारणेन उक्तवान् एवमेव बहूनि कार्य एकैकस्य जन्मतः तस्मिन् बहुविधकार्याणि भवन्ति तत् कार्यं सः स्वीकरोति इति चिन्तयतु तत् जातिकारणेन इति न एवं किमपि न चिन्तयतु अन्यदापि बहूनां भवति अहं बहु जनान् दृष्टवान् ते बहु सामान्यगृहेषु जन्म इत्युक्ते जातिदृष्ट्या बहु सामान्यगृहे जन्म प्राप्तवन्तः किन्तु सम्यक् पूजादिकम् अथवा वेदपठनं सर्वं कुर्वन्ति तत् तस्मिन् सः स्वभावः अस्ति तस्य कोशे तत् सः स्वभावः अस्ति किल सः तदर्थं यदा प्रयत्नं करोति सः किं करोति तत्र तत्र सः विजयं प्राप्नोति तत्र विजयं प्राप्नोति इति न तादृशानि कार्याणि तेन फल आकाङ्क्षां विना स्वस्थतया कर्तुं शक्यते अस्माकं सर्वेषां कर्मणः आधारः कः अद्य अस्माकं ഫലം കില ധനം വാ ഭവതു അഥവാ ഫലം ധനം ഏകദൃഷ്ടി ധനമിതി തത് സഹേവ ഏവ ആധാര തദർത്ഥമേവ കർമ്മ കരോതി അവഗതി തദർത്ഥം കർമ്മ കരോതി ഇതി കാരണേന കിം ഭവതി ബന്ധനം ഭവതി കർമ്മ അപ്പം സമ്യക് നോക്കി സത്യം ഭാരത ഗവൺമെൻറ് എത്തത് കിം സർക്കിൾ പശ്യത്തു अहं बहुधा चिन्तयामि तत्र कुत्रचित् कार्यालये बृहत् बृहत् कार्यालयेषु बहु कार्यं भवति कार्यालयजनानां करणार्थम् इत्युक्ते क्लरिकल् वर्क् इति चिन्तयतु इदानीं बहुषु कार्यालयेषु भारते अस्ति अत्रापि भवि भवति वा भविष्यति वा अहं न जानामि बहुषु कार्यालयेषु किं करोति तदेक प्रैवेट् एजेन्सि कृते ददाति यत् कार्यं कर्तुं तत्र जनाः नियुक्ताः सन्ति तत् कार्यं किमर्थम् अन्य एक प्रैवेट् एजेन्सि कृते ददाति
ते न कुर्वन्ति ते कार्यं न कुर्वन्ति ते एतावत् वेतनं पर्याप्तं तदर्थमेव तत्र आगतवान् खलु तदर्थमेव सः परीक्षां लिखितवान् खलु तदर्थमेव तस्य प्रयत्नः आसीत् खलु सर्वं समाप्य यदा तस्मिन् स्थाने सः आगच्छति अनन्तरं कार्यं न करोति बहु पेण्टिङ्ग् यदा भवति अन्ये एकस्य कृते कार्यं ददाति अन्येषां कृते कियद् वेतनं ददाति भवान् सहस्ररूप्यकाणि किमपि प्रयत्नं विना वृथा पोस्ट् मध्ये अहम् उपविशामि इति कारणेन भवान् स्वीकरोति तदेव कार्यं भवान् शतं रूप्यकाणि दत्वा अहोरात्रं जनानां द्वारा कारयति बहुषु कार्यालयेषु चलति इदानीं तादृशविषयः इत्युक्ते सर्वत्र पेण्टिङ्ग् एव वर्क् कथं कथमभवत् एतत् कर्मणि न तस्य इच्छा फले एव केवलम् इच्छा अस्ति तादृशकर्मबन्धनमेव करोति अन्यत् किं करोति एतत् बहु महाविषयः इति किमपि न चिन्तयतु अस्माकम् अवगमनं भवति चेत् एकवारम् अस्माकम् अवगमनं भवति चेत् चिन्तनेन वयं मन्दं मन्दं ततः बहिरागन्तुं शक्नुमः प्रथमम् अवगन्तव्यं कर्म न बन्धनं करोति कर्मफलमपि बन्धनं न करोति कर्मफलं तु भवति एव किन्तु मम भवतु इति यत् चिन्तनं मम अस्ति तदेव मम बन्धनं करोति तस्मादेव बहुषु गृहेषु पूर्वं मातरः मातॄणां बहु मूल्यमासीत् अस्माकं संस्कृतिमध्ये किमर्थं वयं सर्वान् अपि मातॄणाम् उपरि बहु इच्छां प्रकटयामः किल अस्मिन् कल्चर् मध्ये भवन्तः न अवगच्छन्ति कदाचित् अस् अस्यां संस्कृत्यां माता इति वदति मातुः अपेक्षया नियमः तत्र अस्ति सत्यं पुत्रः माता अथवा पिता पुत्रः तेषां मध्ये एकं पारस्पर्यमस्ति अस्माकं संस्कृतिमध्ये किन्तु अत्र भवान् भवतः पुत्रं ताडयति चेत् सः भवतः नाम्नि पोलिस् <laughs> केस् दातुं शक्नोति अत्र सत्यं किमर्थं भारते कोटिशः बालकाः वर्धनं प्राप्नुवन्ति किं तथा तान् सर्वान् ताडयित्वा मारितवन्तः वा मातापितरः किम् एतादृशचिन्तनमस्ति नियमः नास्ति चेत् किं न चलति सर्वं नियमकारणेन एव चलति इत्युक्ते भवान् फलस्य पृष्ठतः गच्छति इत्यर्थः किल भवतः उपरि एकः नियमः आवश्यकः तदा एव भवान् करोति इत्युक्ते तस्य बहु मूल्यं किमपि नास्ति तदेव किल अत्र किमर्थं भवान् रेड् लैट् क्रोस् न करोति नियमः सर्वत्र नियमः नियमः नियमम् इत्येव भवान् चिन्तयति किन्तु भवता स्वयं तद् अवगन्तव्यं किल मया तत् न करणीयम् अथवा अन्य एकः अपि आगच्छति भवान् अपि आगच्छति यदा भवतः मनसि गन्तुम् इच्छा अस्ति एतादृशी इच्छा तस्य मनसि अपि भवेत् इति यस्मिन् समये भवान् अवगच्छति तदा लोकः सम्यक् चलति एतत् कुतः आरम्भः भवति एकगृहता सत्यं प्रथमं स्वस्य स्वयमेव प्रथमं करणीयम् अनन्तरं स्वगृहे करणीयं तदा स्वस्य समाजे आगच्छति यदा समाजे आगच्छति राष्ट्रं सम्यक् भविष्यति भवन्तं भाययित्वा बहुकालपर्यन्तं किमपि कर्तुं न शक्नोति तदा एव टेररिस्ट् तादृश सर्वम् आगच्छन्ति कियत् कालपर्यन्तं भवतः उपरि रूलिङ्ग् करोति मनुष्यस्य तादृश एकचिन्तनमस्ति किम् स्वतन्त्रताम् इच्छति सः सर्वस्थानतः अपि स्वातन्त्र्यम् इच्छति सः तत् स्वातन्त्र्यम् इति यथार्थमार्गेण यदा अग्रे न गच्छति तद् भिन्नमार्गेण गच्छति अवगच्छति तस्मात् एतत् सिद्धान्तमस्ति कर्मसिद्धान्तम् इति अस्ति एतत् सामान्यं न अथवा यज्ञसिद्धान्तम् इति अस्ति तत् सामान्यं न तस्मादेव सः उक्तवान् यज्ञेन प्रसविष्यध्वम् भवान् वर्धनं प्राप्नोतु जीवने केन वर्धनं प्राप्नोतु यज्ञेन यज्ञमित्युक्ते किं तत्र समर्पणं समर्पणम् इति किं तत्र जीवने तत् कथं वयम् आनेतुं शक्नुमः प्रथमं भवतः चिन्तने भवान् अद्य किं कार्यं करोति तदेव कार्यं करोतु तदेव भगवान् वदति अर्जुनः यदा युद्धम् इति अवगतवान् सः किमर्थं प्रयत्नं कृतवान् ततः पलायनं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान् सत्यं प्रथमश्लोकगीतायामेव आरम्भं करोति मामका इति एकं पदमस्ति ममत्वम् इति यत्र आगच्छति मम भवतु इति यदा आगच्छति मम फलं मम कृते फलं भवतु इति यत्र आगच्छति तत्र एतादृशप्रश्नः आगच्छति तदा वयं कथम् एतत् अस्माकं जीवने आनेतुं शक्नुमः यज्ञरूपेण कर्म करोतु इति भगवान् वदति यज्ञरूपेण कथमहं कर्म कर्तुं शक्नोमि लघु लघु लघु कार्याणि जीवने कृत्वा अभ्यासः करणीयः प्रतिदिनं सायङ्काले अस्माभिः चिन्तनीयं कथं किं चिन्तय सा एव तदेव ध्यानं सा विद्या एव आध्यात्मिकविद्या किं चिन्तनं करणीयं सायङ्काले अद्य अहं बला अपेक्षां विना कति कार्याणि कृतवान् प्रथमम् एकवारं चिन्तयतु एकं कार्यमपि न मिलति लघु लघु लघु लघु लघु विषये अपि वयं कथं कुर्मः कति अग्रे अग्रे प्लान् कृत्वा तत् कार्यं कुर्मः तेन वयं कदापि आध्यात्मिकक्षेत्रे अग्रे गन्तुं न शक्यते गीतायाः प्रतिदिनं पारायणं करोति चेत् प्रयोजनं नास्ति गीतापारायणं सम्यक् एव किन्तु गीतायां भगवता उक्तमस्ति भवान् स्पष्ट भगवान् स्पष्टतया वदति कानिचन कार्याणि किल यदा अकर्म स्वभावः मनुष्यस्य भवति इति भगवान् जानाति तस्मात् सः किम् उक्तवान् अकर्मण्यता भवता न शक्यते एव किल ततोपि अधिकं किं वक्तुं शक्यते भवान् कर्म विना उपवेष्टुं न शक्नोति भवान् किं चिन्तयति तत्सर्वं न कर्म अकर्मण्यता इत्युक्ते भवान् उपवेष्टुमेव न शक्नोति उपविश्य पश्यतु सर्वे वदन्ति ओ एवं सर्वे एवं भवति किल जनाः वदन्ति किल एवं भवन्तः गीतां पाठयन्ति चेत् जनाः सर्वे अकर्मण्यतां प्रति गच्छन्ति बलापेक्षां विना एव कर्म करोतु इति वदति बलापेक्षां विना कः करोति बलापेक्षां विना गच्छन्ति चेत् जनाः सर्वे कर्म विना जीवनं कुर्वन्ति भगवान् धैर्यपूर्णं भगवान् वदति अकर्मण्यतां न शक्नोति एव भवान् भवान् जन्म प्राप्तवान् भवान् किमपि करोति एव किल कथम् उक्तवान् सः कथं कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म स्मरति किल सः अवशः भूत्वा अवशः इत्युक्ते अवशः डिपेण्ड् भवान् तस्य भवान् भवता न शक्यते तदा बहिर्गन्तुं न शक्यते इदानीं भवन्तः एकैककार्यं कुर्वन्ति भवन्तः एकैकं चिन्तयतु भवतां कर्म इदानीं यत् कार्यं करोति बहु इच्छया करोति वा तत् तदेव चिन्तयतु यत्किमपि त्यजतु इदानीं यत् करोति तद् बहु आनन्देन सन्तोषेण करोति वा न किमर्थं करोति भवत् करणीयमेव भवतः अन्यं मार्गः नास्ति भवान् तत् त्यजति अन्यत् करणीयं तस्मात् तस्य त्यागः न मार्गः बहुधा मनुष्यस्य मनः अस्माकं सर्वेषां सामान्यचिन्तनं कथं भवति अञ्जे तद् मास्तु तद् न उचितम् इति वदति भवान् अस्मिन् कस्मिन् क्षेत्रे अधुना भवान् अस्ति तत् करोतु भगवान् वदति तद् न करोति चेत् भवतः नित्यजीवनमपि न चलति तदपि वदति किल भवतः नित्यजीवनम् अग्रे नेतव्यं चेत् किम् आवश्यकं कर्म करणीयमेव अन्यमार्गः नास्ति तस्मात् पुनः पुनः कर्म निराकरणविषये कर्म न करोमि इति विषये चिन्तनं न करोतु तद् न चलति अनन्तरं किं कर्तुं शक्यते इदानीं कर्म तु करणीयमेव अहं करोमि एवं चेत् एतत् परिवर्तनं करोमि कर्म तत् तेनापि किमपि न सम्भवति कारणं किम् तद् एकस्थानतः अन्यस्थानं प्रति पलायनमेव किल भवान् इतः पलायनं कृत्वा तत्र गच्छति तत्र इतोपि अधिकं भवति किल बहु कार्यालयतः वयं बहिरागच्छामः किल कम्प्यूटर् फील्ड् मध्ये बहवः सन्ति तत्र मेनेजर् सम्यक् नास्ति इत्युक्त्वा अत्र आगच्छति एकमासानन्तरमपि सः मेनेजर् इतोपि उत्तमः एतत् सोढुमेव न शक्यते अन्यं तादृशद्विविध त्रिविधदुर्गुणम् एतस्मिन् पश्यति कम्प्यूटर् क्षेत्रे न कस्मिन्नपि कस्मिन्नपि कार्यालये किमर्थं कार्यालये कस्मिन्नपि गृहे कस्मिन् गृहे अद्य वासं कुर्वन्ति तद् गृहम् इच्छन्ति वा मम मम समीपे न वदतु वयं वदामः इच्छामि इति वदामः किमर्थं पुनः पुनः मन्दिरं गत्वा प्रार्थनां करोति अथवा भिन्नभिन्नकार्याणि मम तत् आवश्यकम् एतत् आवश्यकम् एतत् किमर्थं भवान् सन्तृप्तः अस्ति चेत् स्थगयतु भवतः प्रार्थना तद् न कुर्मः खलु वयं सन्तृप्ताः न सर्वं परस्पर प्लानिङ्ग् एव अहम् एताम् इच्छामि सा माम् इच्छति किमर्थम् मम फलविषये न्यूनातिन्यूनं पतिपत्नीबन्धे अपि तद् नास्ति इत्युक्ते कुत्र वयं प्राप्तुं शक्नुमः कुत्रापि न मिलति तत् तस्मात् भगवान् वदति तस्य अर्थः ओ ये पतिः अपि मास्तु पत्नी अपि मास्तु अहं सन्न्यासं स्वीकर्तुं गच्छामि न तदपि न तदेव सः उक्तवान् ततः पलायनं न करोतु यत्र अस्ति तत्रैव तिष्ठतु यस्मिन् वातावरणे भवान् अस्ति तस्मिन् वातावरणे भवतः मनसः परिवर्तनं करोतु भवान् यदा यदा भवान् अन्यस्थानतः तादृशं भवान् पश्यति भवान् अवगच्छतु भवतः परीक्षणमेव एतत् सर्वं किल भवान् किञ्चित् किञ्चित् मात्रेण स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् इति वदति किञ्चित् स्वल्पमात्रं भवान् तत् प्राप्नोति भवतः अपारधैर्यम् आगच्छति जीवने आध्यात्मिकतया आध्यात्मिकता तस्याः लाभः इत्युक्ते सः एव किञ्चित् भवान् प्राप्नोति इति चिन्तयतु बल अपेक्षां विना भवान् किञ्चित् कार्यं कर्तुं यदा शक्नोति तत् असामान्यं बलं भवते ददाति असामान्यशक् असामान्यां शक्तिं ददाति भवता इदानीं वयं चिन्तयितुमेव न शक्नुमः तादृशशक्ति सा एव आध्यात्मिकशक्ति तदर्थमेव भगवान् वदति कर्म न कर्मफलमपि न कर्मफलं मे भवतु इति भवतः चिन्तनमस्ति तद् भवान् किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तयितुं प्रयत्नं करोतु कथं परिवर्तयितुं शक्नोति यज्ञभावेन कर्म करोतु तदेव अग्नौ स्वाहा इति यदा भवान् करोति किं करोति भवान् इदं न मम इति मन्त्रः अपि अस्ति तत्र मन्त्रः कः वाक् मध्ये करणमध्ये अभ्यासः इत्युक्ते सः एव किल यद् अन्यस्य यस्य कस्यापि घृतं सर्वं स्वीकृत्य अग्निौ स्थापयति चेत् यज्ञः न तदर्थमेव पुरोहिताः पौरोहित्यं तत्सर्वं मध्यकाले आगतम् अस्माकं धर्मे कुत्रापि पौरोहित्यस्य स्थानं नास्ति पौरोहित्यम् इत्युक्ते ईश्वरस्य भवतः मध्ये एक मीडियेटर् प्रीस्ट् किमर्थं तत् तस्य कापि आवश्यकता नास्ति मन्दिरं तत्र प्रीस्ट् सर्वं भिन्न एक सिस्टम् सोशियल् सेटप् निमित्तं वयं स्थापितवन्तः भवतः आध्यात्मिकजीवने किमर्थम् एक प्रीस्ट् भवतः आध्यात्मिकजीवनं भवतः एव जीवनं तत्र अन्येन केनापि किमपि कर्तुं न शक्यते साहाय्यं कर्तुं शक्नोति पाठयितुं शक्नोति तदर्थमेव गुरुः अध्यापकः किल सः भवन्तं बोधयितुं शक्नोति किन्तु तेन कर्तुं शक्नोति वा बुद्धः मोक्षं प्राप्तवान् सर्वे बौद्धाः मोक्षं प्राप्तवन्तः वा यदा बुद्धः कृतवान् तादृशं मुण्डनं कृतवन्तः सर्वे वस्त्रं धृतवन्तः सर्वं परिहासं न करोमि सर्वम् उत्तमं किन्तु तेन न प्राप्नोति किं करणीयं सर्वे यज्ञं कुर्वन्ति इति कारणेन यज्ञः न भवति भवान् यदा भवान् प्रयत्नं कृत्वा सम्पादितवस्तूनि भवान् यदा उपविश्य अग्निमध्ये भवान् स्थापयति अग्नये स्वाहा इदं न मम इति विचिन्त्य भवान् यदा करोति भवतः प्रवृत्तिः भवतः करणं भवतः वाक् भवतः मनः किल पूजां करोति चेत् मनः अपि आवश्यकं खलु समर्पणं तु आत्मार्थतया एव करोति भवान् पूजार्थं होमनिमित्तं पायसस्य निर्माणं करोति चेत् अत्यन्तशुद्धरीत्या भवान् करोति सत्यम् इदानीमपि अस्माकं संस्कृतिः एवमेव अस्ति अति उत्तमवस्तूनि उपयुज्य करोति न एतत् खादितुं नास्ति तस्मात् किमपि तत्र स्थापयामः पुरातन एतत् घृतं सर्वं स्थापयामः इति चिन्तयति वा कोऽपि न करोति तत् सा अस्माकं संस्कृतिः नास्ति खादितुम् आवश्यकं चेत् वयं तत् स्वीकृत्य खादामः अन्यत् स्वीकृत्य खादामः किन्तु यत् समर्पयति यदा गणपति हवनम् इति करोति किल गणपतिहवनं यद् अष्टद्रव्यम् इति एकं वस्तुनिर्माणं करोति अत्यन्तरुचिकरवस्तु अस्ति तत् तस्य नवतिप्रतिशतमपि हवनं करणीयं दशप्रतिशतमेव प्रसादरूपेण स्वीकरोति നവതിപ്രതിശതം പ്രസാദ ദശപ്രതിശതം ആവനം ചെയ്ത് ഭവതാ യജ്ഞ താദൃശ യജ്ഞമേ തത് ഭവാൻ തദർത്ഥം സ്നാനം കൃത്വ കഥമാസീത് ഇത് ചിന്തയതു അസ്മാകം ആചാര സർവാണി ഉത്തമാനി സുന്ദരാണി വസ്തുനി സ്വീകൃത്യ ഫ്രഷ് വസ്തുനി സ്വീകൃത്യ പുരാതനം ന ഹ്യസ്തന ഉപയോഗം ന കരോതി സർവം നൂതനം സർവം ഉത്തമം വസ്തുനി സ്വീകൃത്യ ഭവാൻ സ്വയം നിർമ്മാണം കൃത്വ ബ്രാഹ്മേ മുഹൂർത്തേ यदा भवान् उपविश्य भवान् हवनं करोति एकैकवस्तु स्वीकृत्य भवान् स्वाहा स्वाहा इति वदति वर्षाणि भवान् एतत् करोति चेत् भवतः अन्तरङ्गे सः स्वभावः न आगच्छति वा आगच्छति निश्चयेन आगच्छति सा एव संस्कृति सा एव परम्परा तेनैव वयं किमपि सम्पादयितुं शक्नुमः अद्य वयं तत्सर्वमपि त्यक्त्वा अन्य एकमार्गेण गच्छामः किं वदामः शार्ट्कट् पश्यामः कदापि समाधानं न प्राप्नोति कदापि सन्तोषं न प्राप्नोति किमर्थं लौकिकजीवने सन्तोषः अस्ति वा अन्यत् सर्वं गच्छतु आध्यात्मिकम् एतत् यज्ञः तत्सर्वं पार्श्वे स्थापयतु भवतः लौकिकजीवने बहूनि वर्षाणि जीवनं कृतवान् खलु अद्यपर्यन्तं कति वर्षाणि अभवन् सर्वेषां तु फोर्टि समीपम् अथवा फोर्टि समापितवन्तः एव सन्ति खलु एतावन्ति वर्षाणि इतोपि न जीवनं कुर्मः अद्यतन आवरेज् वयः अनुसृत्य किन्तु इदानीम् अस्माकं शान्तिः अस्ति वा समाधानमस्ति वा सन्तोषः अस्ति वा भवान् यद्यद् इच्छति सर्वमपि कुर्वन् अस्ति खलु भवतः प्लानिङ्ग् अस्ति जीवनस्य विषये भवतः लक्ष्यमस्ति भवान् तदनुसृतं कुर्वन् अस्ति भवान् प्रतिदिनम् अनुभवति एतत् किमपि न सम्भवति अन्यत् किमपि किम् अनिश्चितत्वमेव सर्वत्र चलति तदापि अनिश्चितत्वे अस्माकं स्वीकृतिः नास्ति पश्यतु अत्यन्तसामान्यम् उदाहरणं स्वीकरोतु भवान् एकं बीजं स्वीकर्तुं शक्नोति भवान् भूमि सम्यक् कर्षणं कर्तुं शक्नोति भूमिपक्वं कर्तुं शक्नोति भवान् जलं स्थापयितुं शक्नोति किल सर्वविधप्रयत्नं कृत्वा भवान् बीजं तत्र स्थापयितुं शक्नोति अङ्कुरः कथमागच्छति तद् भवतः हस्ते अस्ति वा सर्वविधकार्ये तदेव अस्ति दैवं चैवात्र पञ्चमम् पञ्चमविषय गीताश्लोकः एव पञ्चमविषयः यदस्ति कर्म यदस्ति तद् भवान् कर्तुं शक्नोति फले ततः किम् आगच्छति तत्र किं भविष्यति तद् विषये भवतः चिन्तनम् अग्रे अग्रे गच्छति चेत् किं भवति भवतः दुःखं भवति कदाचित् किल किन्तु अहं प्रयत्नं कृतवान् सर्वविषये सस्यस्य आरोपणे न अन्य यत्किमपि पठनविषये पाठनविषये किल अहं चिन्तयामि इति चिन्तयित्वा अहं पाठयामि किमर्थं बहुजनाः न आगच्छन्ति अथवा किमर्थं मम प्रसिद्धिः न भवति भिन्नभिन्न एतत् केवलं न अतः भिन्नभिन्नफलानि सन्ति तस्य एतानि फलानि विचिन्त्य अहं पाठयामि चेत् प्रतिदिनं वर्गानन्तरं मम किं भवति दुःखं भवति किल प्रतिदिनं अहं पश्यामि केपि न आगच्छन्ति कदाचित् अहम् एकाकी एव भवामि भवतु तद् तस्मिन् तस्य नामेव निष्कामकर्म संस्कृतभारती कर्म कार्यं सर्वं किमर्थमेव वदामः वयं बहुवारं जनानां गृहं गृहं गत्वा अपेक्षां कुर्मः कृपया संस्कृतं पठतु कृपया संस्कृतं पठतु जनाः वदन्ति न एवं न वक्तव्यं भवान् संस्कृतं गृहं गृहं याचनां कृत्वा न नयतु संस्कृतस्य एकं स्थानम् अस्ति एतत् सर्वं कस्य स्थानं कस्य इगो स्वस्य इगो किल अहं वदन्नस्मि चेत् अहं जानामि श्वः मम समीपमपि आगच्छति एतत् अहम् इदानीं किं कुर्वन्नस्मि अहं स्वाभाविकतया भवतां समीपे श्वः वदामि एतत् करोतु एतत् करोतु तदा भवन्तः अनुभवन्ति एतत् कियत् कष्टमस्ति तस्मात् पूर्वमेव तदर्थम् एतत् स्वीकरोति एतत् सर्वं अहं न पाठयामि कारणं किं संस्कृतस्य एकं मूल्यमस्ति खलु संस्कृतस्य मूल्यं भवता करणीयं नास्ति भवान् भवतः मूल्यनिर्माणं करोतु संस्कृतस्य मूल्यं तु अस्ति एव अथवा संस्कृतस्य विषये अहं मम अनुभवकारणेन उक्तवान् अहं बहुवारं चिन्तयामि तेन कारणेन अहम् एतद् उक्तवान् भवतां विषये न मम जीवने बहुवारम् आगच्छति एतादृशचिन्तनम् ओ अहं किमर्थं करोमि भारते एव पर्याप्तमासीत् किमर्थम् अमेरिकां गत्वा जनान् पाठयामि एवं भारते एतादृश एकवर्गं स्वीकरोमि निश्चयेन शताधिकजनाः आगच्छन्ति अहं कृतवान् अपि बहुकालं चेन्नैमध्ये कृतवान् चिन्तयामि कियत् उत्तममस्ति अहं प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं प्रयत्नं करोमि एतादृशं किमपि करणीयं चेत् बहु सरलतया वक्तुं न शक्नुमः किमपि प्रतिसप्ताहं करणीयं खलु तदा अहं चिन्तयामि किमर्थम् अत्र करोमि किन्तु क यदा कदापि अहमपि स्वयम् अवगच्छामि तत् न मम ईगो एव तत् किल मम चिन्तनमेव तत्र चलति किं भवान् यत् करणीयं तत् करोतु भारते अहं शतं जनान् पाठितवान् इति चिन्तयतु तेषु कोऽपि अनन्तरं किमपि न करोति चेत् भवतः प्रयत्नस्य कं किं बलम् अत्र केवलं चत्वारः एव आगतवन्तः अथवा पञ्चजनाः एव आगतवन्तः तेषु चत्वारः अग्रे सम्यक् संस्कृतं कार्यं करोति चेत् कः जानाति एतत् सर्वम् ईश्वरेण निश्चितम् भवति खलु मया इदानीम् अहम् अत्र अस्मि मया किं करणीयं तत् अहं करोमि यत् अहं मम विषये किमर्थम् उक्तवान् भवतां किमपि कष्टं न भवति किल किन्तु भवतां विषये चिन्तयन्तु स्वयम् अहम् अद्य किं कुर्वन् अस्मि पाककार्यं करोमि गृहे अत्युत्तमकार्यं तादृशसामान्यकार्याणि स्वीकरणीयानि बहु महामहकार्यं न स्वीकरोतु अहम् एक किं वदामि एकस्मिन् कार्यालये अहं वैस् प्रेसिडेण्ट् अस्मि अथवा अहं प्रेसिडेण्ट् अस्मि तत् सर्वं चलति किल तत् कार्यं कर्तुं न कष्टं कष्टं कुत्र भवतः प्रतिदिनकार्ये गृहे भवान् कथमस्ति भवतः जीवने भवान् कथमस्ति अतः तस्मादेव अहम् उक्तवान् प्रतिदिनं सायङ्काले एकवारं वयं चिन्तयामः मम कार्याणि कर्मणि यज्ञकार्यं किम् अस्ति अहं किं कार्यं तादृशरीत्या कुर्वन्नस्मि तद् न करोति चेत् किं न करोमि इति वक्तुं सरलं न करोति चेत् किम् न करोति चेत् पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि जननी जठरे शयनं यद् यत् कष्टम् इदानीम् अनुभवामः कारणं कर्मणा एव कर्मफलेन एव मम कर्मफलं भवतु इति इच्छया एव भवान् बन्धनं कृतवान् बन्धनं कृतवान् इत्युक्ते भवतः जीवनस्य बन्धनं कृतवान् तस्य विमोचनम् अपि विमोचनम् इत्युक्ते हा तद् हा तद् मुक्तः भवितव्यम् इत्युक्ते ततः मोचनं भवान् इच्छति चेत् ततः मोक्षं भवान् इच्छति चेत् ततः स्वातन्त्र्यं भवान् इच्छति चेत् भवता किं करणीयं तदा कर्मणा एव तस्य बन्धनस्य मोचनमपि भवेत् കർമ്മണാകൃത മോചനം കർമ്മണാകൃത ബന്ധനം അന്യകാരണേന ബോധ കർത്തും ന ശക്യത കർമ്മണ കർത്തും ശക്യത കിന്തു തത് കഥം കരണീയം തതേവ ഗീതായാം അസ്തി യജ്ഞരൂപേണ കരോത്തു ഭവാൻ യജ്ഞരൂപം ഇതി സാമാന്യപദം ബഹു മഹാർത്ഥ അസ്തി തത്ര യജ്ഞം ഇത്യുക്തെ തത്ര പാരസ്പര്യം ആഗച്ഛതി അനന്തരം വയം സർവേ അസ്മാകം കുടുംബേഷു അസ്മാകം മാതാപിതൃണാം പാലനം केन कारणया कृतवन्तः कोऽपि लाभः अस्ति वा तथा भवतः वृद्धः माता अथवा वृद्धा माता वृद्धः पिता तस्य पालनम् अहं सन्तोषेण करोमि अस्माकं कल्चर् मध्ये खलु भवान् जानाति एव तस ततः किमपि न प्राप्नोति इति किं किमर्थं कुर्वन् अस्ति भवान् यज्ञः तत्रैव पारस्पर्यम् इति अस्ति भवतः पालनं तेन कृतं खलु तद् विचिन्त्य अहं न करोमि इदानीं तत् ते सर्वे कुर्वन्ति वा एक एकस्याः मातुः दशपुत्राः सन्ति चेत् दशजनाः अपि तत् कार्यं कुर्वन्ति वा न भवान् यज्ञ कर्तुमिच्छति भवान् करोतु मम पित पुत्रः मम ज्येष्ठः करोति वा मम अनुजा करोति वा सः कियत् करोति तावदेव अहमपि करोमि अथवा मरणानन्तरं तस्य कियत् भूमिः अस्ति एतत् सर्वं दृष्ट्वा न करणीयम् एवमेक संस्कृति एका संस्कृतिः एव अस्माकं न आसीत् अद्यापि अस्माकं पुण्यकारणेन किञ्चित् अस्माकं मनसि तत् तिष्ठति तादृशकर्म एव किं बन्धनात् विमोचनं करोति अस्माकं तदेव यज्ञ तस्मिन् विषये स्वयं गृहं गत्वा चिन्तयन्तु यज्ञः इति अहं करोमि एतत् एतद् यज्ञः वा एतत् कर्म यज्ञः वा एतेन मम किमपि आनन्दः भवति वा मम सन्तोष मम सन्तोषार्थं कार्यं न करणीयं तद्भिन्नं कार्यकरणेन निष्कामरीत्या कर्मकरणेन स्वयमेव भवतः आनन्दः भवति कारणं किं भवतः स्वरूपम् आनन्दस्वरूपः इति अस्माकं शास्त्रं वदति अस्माकं स्वरूपम् आनन्दस्वरूपः अस्ति किमर्थं दुःखम् अनुभवामः ಆನೀತವಂತ ದುಃಖಾನಿ ವಯಂ ಸ್ವಯಂ ಆನೀತವಂತ ಕಾರ ಕುತ್ರ ಶರೀರ ವಿಷಯದ್ವಾರ ಮನಸ್ಸ ಬುದ್ಧಿಯ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಇದೆ ತತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಆನಂದೇನ ಅಸ್ತಿ ಆನ ಸಚ್ಚಿತ ಆನಂದಂ ಇತ್ಯವ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಅಪಿ ಸ್ವರೂಪಮಪಿ ತದೇ ಕಿಂತು ಕಿಮರ್ಥಂ ದುಃಖಂ ಅನುಭವತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಸ್ತಿ ಅವ एतत्तु वयम् आनीतवन्तः वयं बन्धनं कृतवन्तः तस्य बन्धनस्य मोचनाय तृतीय अध्याये भगवान् एतस्य उपायस्य नाम वदति यज्ञ यज्ञद्वारा निष्कामकर्मण भवता ततः मोचनं प्राप्तुं शक्यते तदर्थं किं करणीयं गीतापारायणम् अपि करणीयं पारायणं भवतु तेन सह किं करणीयं चिन्तनं करणीयं प्रतिदिनं मम जीवने गीतायाः स्थानं कुत्र कुत्रापि मम जीवने अस्ति वा यदा कदापि आरम्भः करणीयः खलु कति वर्षाणि एवमेव वयम् अटामः इतोपि मम तत् कार्यमस्ति एतत् कार्यमस्ति तत् समापनीयम् एतत् समापनीयं मम लक्ष्यमस्ति बृहत् गृहनिर्माणं करणीयम् अन्यकारयानानि स्वीकरणीयानि कुत्र भवान् एतत् सर्वं स्वीकृत्य भवान् कुत्र गच्छति बहूनां जीवनं पश्यतु उत्तमगृहनिर्माणं करोति गृहप्रवेशात् पूर्वं सोऽपि गच्छति भारते कति जनाः सम्पूर्णजीवनस्य प्रयत्नः गृहनिर्माणं महामः पूर्वम् एकमेव राजभवनमासीत् इदानीं पश्यतु नगरे नगरे राजभवनानि सत्यं पूर्वं तिरुवनन्तपुरं गच्छामि चेत् तिरुवनन्तपुर यः तस्य राजा आसीत् मार्ताण्डवर्मा वा यः आसीत् तस्य भवनम् आसीत् इदानीं पश्यामि मम ग्रामे अपि अस्ति तादृशभवनं किल वास्तविकतया तादृशं किम् एतत् एतत् सर्वम् अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्माकं जीवनं तादृशं वयं किञ्चित् यज्ञरूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नं कुर्मः अद्य समापयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः